ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຢູ່ແຫ່ງໃດ ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກົດໝາຍອົດສະເຕຣເລຍກ່ຽວກັບການສອດແນມກຳລັງຖືກໃຈ້ເບິ່ງກັນຢູ່ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວເປັ ນການປະຕິຮູບອັນສຳຄັນອັນໜຶ່ງ ພາຍຫຼັງທີ່ໜັງສືລາຍງານ Richardson Report ຖືກເຜີຍແຜ່ອອກມາ ໜັງສືລາຍງານນັ້ນທີ່ໄດ້ສຶກສາກວດເບິ່ງກົດໝາຍຕ່າງໆ ບາງຢ່າງ ຂອງກົດໝາຍກ່ຽວກັບການສອດແນມຕ່າງໆ ເຫັນວ່າມີຫຼ າຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງບໍ່ທັນສະຖານະການ ແລະ ສະພາບການຕ່າງໆຂອງໂລກຍຸກໃໝ່ ແລະ ຕ້ອງຖືກປັບປຸງໃຫ້ທັນການ ແລະ ທັນສະໄໝ ອັນມີດ້ວຍຊ່ອງວ່າງ ຄືມີປ່ອງມີຮູ ຢູ່ໃນລະບົບການການປ້ອງກັນປະເທດອົດສ ະຕຣາເລຍຈາກການແຊກແຊງໂດຍຕ່າງປະເທດ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບນັກສືບນັກສອດແນມ ຄື Intelligence Law ເປັນສິ່ງສຳຄັນອັນໜຶ່ງຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ມັນມີເຖິງ 4 ເຫຼັ້ມ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ 1,600 ໜ້າເຈ້ຍ ທີ່ບັດນີ້ຖືກຕັດລົ ງມາມີຢູ່ 1,300 ໜ້າ ແລະ 203 ຂໍ້ສະເໜີ ນັ້ນແມ່ນມາຈາກການລື້ມເບິ່ງໂດຍມີອິດສະຫຼະພາບຂອງທ່ານ Christian Porter ໄອຍະການໃຫຍ່ອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ມອງເບິ່ງກົດໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ຄວບຄຸມອົງກອນອົງການການສອດແນມຕ່າງ ໆຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນມີມາກມາຍ ດັ່ງທ່ານ Porter

ໜັງສືລາຍງານຂັ້ນແລກອັນມາກມາຍ ຕ້ອງຖືກຍູ້ໄປໂດຍລໍ້ເຂັນ ພວກທ່ານໃຊ້ເວລາເຖິງປີໜຶ່ງພິຈາລະນາເບິ່ງມັນ ຫຼາຍແທ້ໆ ພວກທ່ານຢາກເຜີຍແຜ່ທຸກການໂຕ້ຕອບຂອງລັດຖະບານ ທີ່ພິຈາລະນາເບິ່ງຂໍ້ສ ະເໜີຕ່າງໆຂອງສາທາລະນະຊົນນຳກັນດ້ວຍ ແຕ່ນັ້ນເປັນລະບົບການ 6 ຫາ 9 ເດືອນ ລະບົບການຂອງການດັດແປງ 1,600 ໜ້າ ມາເປັນ 1,300 ໜ້າ ເປັນສະບັບໃໝ່ເພື່ອສາທາລະນະຊົນ

ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ແນມເບິ່ງຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ບອກເຕືອນລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດອົດສະຕ ຣາເລຍມີໄພອັນຕະລາຍ ຄື ASIO ແມ່ນສາຍສືບຂັ້ນແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍວ່າເຖາະ ASIO ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1979 ໜັງສືລາຍງານກ່ຽວກັບການລື້ມເບິ່ງກົດໝາຍສາຍສືບອັນເກົ່າແກ່ນັ້ນຮຽກ

ຄື Electronic Surveillance Act 40 ປີຜ່ານມາແລ້ວ ຕໍ່ແຕ່ເມື່ອກົດໝາຍຕ່າງໆຊຸດແລກ ອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງໃນດ້ານສາຍສືບ ມີສິດ bug ໂທລະສັບ ແລະ ຍືດຍື້ເຂົ້າເຖິງຄອມພິວເຕີໄດ້ bug ແມ່ນການຕິດຕັ້ງໄມໂຄຣໂຟນ ເພື່ອວ່າບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງຈະສາມາດລັກຟັງການເວົ້າວ່າວາຈາກັນຕ່າງໆ

been fairly durable and has lasted remarkably well, it is no longer fit for purpose in the digital world of internet, smartphones, end-to-end encryption. ມັນສຳຄັນທີ່ກົດໝາຍຈະທຳການກັບການປ່ຽນແປງຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ໜັງສືລາຍງານນັ້ນ ກໍສະເໜີໃຫ້ອຸດໃຫ້ອັດໃຫ້ປິດຊ່ອງປ່ອງຕ່າງໆ ທີ່ອາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຜົນປະ ໂຫຍດຂອງຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ ສຳລັບລັດຖະບານຕ່າງດ້າວຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Richardson ເວົ້າວ່າ ຂໍ້ສະເໜີໃຫ້ປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ບໍ່ມີຫຍັງແນໃສ່ປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຫຼື ປະເທດໃດໆ

uh is fit for purpose and uh that's the principal aim uh we we look at all of this ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ທັນການ ກັບການອາດມີການຈູ່ໂຈມຕີໂດຍການຈະລາຈົນດ້ວຍ ພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ບໍ່ພໍໃຈກັບເວລາທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕ ຣາເລຍໃຊ້ໃນການປ່ອຍອອກມາການພິຈາລະນາເບິ່ງນັ້ນ Anthony Albanese ຜູ້ນຳຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ເວົ້າວ່າ ພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍຈະພິຈາລະນາເບິ່ງຂໍ້ສະເໜີຕ່າງ